From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອັດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ປີມັງກອນບໍ່ຄ່ອຍຈະຮ້ອນແຮງຫຼາຍປານໃດ ສຳລັບຊາວໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຊາວຈີນໃນອາຟ ຣິກາໃຕ້ ຕິດຕາມດ້ວຍບົດສຳພາດພິເສດກັບຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນທ້າຍປີນີ້ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ຂໍເຊີນທ່ ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ປະຕິຍານວ່າ ຈະໂຈມຕີເມືອງຣາຟາ ແລະ ໄດ້ດຶງເອົາອິດສະຣາ ແອນອອກຈາກການເຈລະຈາໃນນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຕອບໂຕ້ ພາຍຫຼັງທີ່ສະມາຊິກສະພາສົ່ງສັນຍານເຕືອນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຢູເຄຣນລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີ ດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ແລະ ເມືອງລະວີບ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ສະບາຍດີ ອານາສັກ ມື້ນີ້ເຮົາຊິມາເລີ່ມຕົ້ນຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຢູ່ໃນກາຊາຄືເກົ່າເນາະ ຄືທ່ານເນຕັນຢາຮູນີ້ ເພິ່ນກໍຍັງປະຕິຍານວ່າ ເພິ່ນຈະດຳເນີນການໂຈມຕີໃສ່ເມືອງຣາຟາຕໍ່ໄປ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວ ກັນ ອ່າ ເພິ່ນກະດຶງ ອ່າ ອິດສະຣາແອນອອກຈາກການເຈລະຈາຢຸດຍິງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ເພາະວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າ ພວກກຸ່ມຮາມາສ ຊິຍຸຕິ ເພື່ອ ອ່າ ຊິປ່ຽນແປງ ເພື່ອຍຸຕິການຕໍ່ສູ້ ແລະ ໃນຂະນະ ດຽວກັນ ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ເພິ່ນຊິສົ່ງກອງກຳລັງຂອງເພິ່ນນະ ເຂົ້າໄປໂຈມຕີຣາຟາມື້ໃດ ແຕ່ທ່ານໄດ້ ເອີ ເນັ້ນຍ້ຳວ່າ ຈະໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໜາແໜ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນຫັ້ນ ຍ້າຍອອກເສຍກ່ອນ ແຕ່ວ່າ ກະບໍ່ໄ ດ້ແນະນຳອີກວ່າ ຈະສົ່ງເຂົາເຈົ້າໄປບ່ອນໃດຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວກັນກະ ເພິ່ນກະໄດ້ຖືກກົດດັນຈາກ ເອີ ບັນດາປະຊາ ຜູ້ນຳທົ່ວໂລກ ເອີ ວ່າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໂຈມຕີເມືອງຣາຟາ ແຕ່ທ່ານກະໄດ້ຂຽນຢູ່ໃ ນຂໍ້ຄວາມເທເລກຣາມຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານຈະດຳເນີນການຕໍ່ສູ້ ຄຽງຄູ່ກັບ ເອີ ການປະຕິບັດງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຣາຟານັ້ນ ໂດຍ ແລະ ຊຶ່ງໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ສຳນັກງານຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມ ຮາມາສບໍ່ໄດ້ສະແດງ ຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ໃນການເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາ 4 ເດືອນ ແລະ ປ່ອຍໂຕປະກັນທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຊຶ່ງເຊື່ອວ່າພວກຫົວຮຸນແຮງກັກຂັງໄວ້ ຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິດສະຣາແອນຖອນທະຫານທັງໝົດອອກຈາກເຂດກາຊາ ພ້ອມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງສືບຕໍ່ປົກຄອງບໍລິ ບໍລິເວນທີ່ຍາວຢຽດໄປຕາມແຄມທະເລ ເມດີເຕີຣານຽນ ຊຶ່ງທ່ານເນຕັນຢາຮູໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໄຊຊະນະທີ່ເດັດຂາດສຳລັບອິດສະຣາແອນ ສຳນັກງານຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງກຸ່ມຮາມາສ ຈະໃຫ້ເຮັດໃ ຫ້ການເຈລະຈາກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ ບັນດາຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງໂຕປະກັນຊາວອິດສະຣາແອນທີ່ຖືກຈັບໂດຍກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ໜ້າອັບອາຍຂອງອິດສະຣາແອນ ອານາສັກ
ທຳນຽບຂາວ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງອື່ນໆ ກຳລັງພະຍາຍາມສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບປະຊາຊົນອາເມລິກັນ ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາຄົນສຳຄັນທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານເຕືອນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ສະຫະລັດກຳລັງປະເຊີນຢູ່ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ກັບສະມາຊິກສະພາບາງຄົນຂອງທ່ານ ທ່ານ ຂໍໄພ ປະທານຄະນະກຳມະການ ສືບລັບສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ຂ່າວສືບລັບກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າແມ່ນຫຍັງ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມລິກັນ ແລະ ພັນທະມິດສາມາດກຳນົດແ ນວທາງການຮັບມືໄວ້ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເທີນເນີ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ໃນອີ ແຕ່ໃນອີເມວທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ເທີເນີ ໄດ້ສົ່ງ ໄດ້ສົ່ງເຖິງເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ໄດ້ ໄດ້ຖືກນຳມາເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມ ໂດຍຫ້ອງການຕ່າງ ຂ່າວຕ່າງໆ ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບຕ່າງຊາດ ໃນການທຳລາຍສະຖຽນລະພາບຂອ ງປະເທດ ໂດຍການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ສື່ມວນຊົນຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ລາຍງານໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດໃໝ່ໃນດ້ານອາວະກາດຂອງ ຣັດເຊຍ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃຫ້ສຳພາດກັບ VOA ໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ເນື່ອງຈາກຂ່າວກອງມີລັກສະນະທີ່ລະອຽດອ່ອນ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ອັນຕະລາຍທີ່ຈະ ທີ່ຈະມີຄວາມສຳຄັນກໍຕາ ມ ແຕ່ມັນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານໜຶ່ງກະໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກ່າວມານັ້ນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ ທິບສຸດາ ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຄື້ນຂອງ ລູກສອນໄຟຣັດເຊຍທີ່ຍິງເປົ້າໝາຍໃສ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດຂອງປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຄົນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຕຶກອາຄານຫຼາຍຫຼັງ ທ່ານ ມັກຊິມ ໂກຊິດສກີ ເຈົ້າຂອງພາກພື້ນລະ ວິບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມີ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ລູກສອນໄຟໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານທີ່ເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຮືອນຊານອີກຫຼາຍຫຼັງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເ ມືອງຊາໂປຣິດເຊຍລາຍງານວ່າ ມີ 4 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເຊິ່ງການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງ ລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ນ ະຄອນຫຼວງກີຢິບຂອງຢູເຄຣນ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດສາມາດຍິງລູກສອນໄຟທັງໝົດລົງໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃດໆ ກອງທັບອາກາດຂອ ງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟລວມທັງໝົດ 26 ລູກ ໃນນັ້ນກອງກຳລັງປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນສາມາດທຳລາຍລົງໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ ເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມອອນລາຍ ກັບບັນດາພັນທະມິດໃນວັນພຸດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ວັນຄົບຮອບ 2 ປີຂອງການຮຸກຮານເຕັມຮູບແບບຂອງຣັດເ ຊຍໃກ້ເຂົ້າມາ ການຢືນຫຼີກອອກໄປໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນຕໍ່ສູ້ເພື່ອການຢູ່ລອດຂອງພວກເຂົານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ ຢູເຄຣນຈະບໍ່ຍອມແພ້ ແລະ ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ຍອມແພ້ເຊັ່ນກັນ ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສ ະມາຊິກຂອງກຸ່ມຕິດຕໍ່ດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍເວົ້າກັບພວກເຂົາທາງອອນລາຍ ຈາກບ້ານຂອງທ່ານໃນວໍຊິງຕັນ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທ າງໄປນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊລ ເພື່ອພົບປະກັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງເຂົ້າຮັກສາ ໂຕໃນໂຮງໝໍອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ສຳລັບຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ແມ່ນການຜ່າຕັດ ທ່ານໄດ້ອອກຈາກໂຮງໝໍໃນວັ ນອັງຄານ ຂ້າພະເຈົ້າສະບາຍດີ ແລະ ການວິນິດໄສໂລກມະເຮັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄົງດີຫຼາຍ ທ່ານບອກກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຂໍໂທດທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບປະກັນແບບໂຕຕໍ່ໂຕ ທິບສຸດາ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະຊາຊົນອາເມລິກັນຢາກໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາເພັ່ງເລັງໃສ່ບັນຫາພາຍໃນປະເທດ ແທນທີ່ຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໄປຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳສັນຍາ ຂອງທ່ານວ່າ ຈະບໍ່ນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຈາກ 2 ພັກການເມືອງ ທີ່ມີມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາຂອງສະພາສູງມາລົງຄະແນນສຽງ ທ່ານ ຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງ ກ່ອນ ພວກເຮົາຈະຮັບມືກັບບັນຫາຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບມືກັບບັນຫາຂອງພວກເຮົາເອງກ່ອນ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຄວາມການໂຄສະນາຫາສຽງ ນັ້ນແມ່ນຄວາມຈິງ ແ ລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ດັງກ້ອງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມລິກັນ ພວກເຮົາຢູ່ທາງເຂົາເຈົ້າ ມັນແມ່ນທາງຂອງສາມັນສຳນຶກ ມັນແມ່ນທາງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ທາງຂອງຄວາມຍືນຍົງ ແຕ່ພັກເດໂມ ແຄຣັດໄດ້ກ່າວວ່າ ສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ລວມທັງສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ມີຫົວເປັນກາງ ຢາກຈະອະພິປາຍ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດສະພາສູງ ປະ ທານສະພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ພີດ ອາກີລາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທັງໝົດທີ່ເຮົາຂໍແມ່ນການລົງຄະແນນສຽງ ສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນຈະພາກັນລົງຄະແນນສຽງສຳລັບໂຄງກ ານແບບນັ້ນ ແຕ່ຄຳຖາມບໍ່ແມ່ນສຳລັບພັກເດໂມແຄຣັດ ຄຳຖາມແມ່ນສຳລັບປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ຈອນສັນ ທ່ານຢ້ານຫຍັງ ການເອົາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່ອນໝູ່ບໍ ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດຂອງ ຂອງເຮົາ ຕ້ານຍັນຕໍ່ທ່ານ ປູຕິນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າປະເທດຂອງເຮົາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ ອານາສັກ ຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງອິນໂດເນເຊຍທີ່ນຳ ໜ້າໝູ່ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ ໄດ້ປະກາດໄຊຊະນະ ຫຼັງຈາກການນັບຄະແນນສຽງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນຳໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການແຂ່ງຂັນພາ ຍໃນ 3 ຄົນ ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນພາກັນຮ້ອງເຊຍ ຂະນະທີ່ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ໄດ້ອອກມາທັກທາຍພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາໃນຮົ່ມໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານໄດ້ເອີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງກ ານວ່າ ໄຊຊະນະຂອງຊາວອິນໂດເນເຊຍທັງໝົດ ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະຈັດຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ປະກອບດ້ວຍພວກລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວຂອງອິນໂດເນເຊຍ ຈຳນວນນັບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໂດຍຊຸດບັນດາເຈົ້ າໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນອິດສະຫຼະນັ້ນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກທີ່ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທັງຫຼາຍໄດ້ປິດລົງເມື່ອຕອນ 1 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ ເຊິ່ງບົ່ງບອກວ່າທ່ານ ປຣາໂ ບໂວ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງປະມານ 60 ເປີເຊັນ ສ່ວນອະດີດເຈົ້າແຂວງ ທ່ານ ການຈາ ປຣາໂນໂວ ອີກຄົນໜຶ່ງ ແມ່ນຢູ່ອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍຄະແນນທີ່ຫ່າງໄກ ຖ້າທ່ານ ປຣາໂບໂວ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັ ນ ຂອງຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ປ່ອນທັງໝົດ ພ້ອມດ້ວຍຄະແນນສຽງຈາກແຂວງອື່ນໆຂອງອິນໂດເນເຊຍຢ່າງໜ້ອຍ 20 ເປີເຊັນແລ້ວ ເມື່ອໃດທີ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ຖືກປະກາດອອກມາ ທ່ານກໍ ຈະຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນທັນທີ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຮອບ 2 ໃນເດືອນມິຖຸນາ ຈະຕ້ອງຖ້າອີກ 2-3 ອາທິດ ກ່ອນທີ່ການນັບຄະແນນສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະສຳເລັດລົງຄົບຖ້ວນ ທິບສຸດາ ອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ຕົນຢາກຈະເຫັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລີບານໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານເປັນເວລາ 2 ມື້ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດກາຕາໃນອາທິດໜ້ານີ້ ລັດ ຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ທ່ານ ອາເມຍ ມຸດຕາກີ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຕ້ອນຮັບໃນຖານະພວ ກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ອັຟການິສຖານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ອັນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 2 ມື້ ໂດຍມີປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ທູດພິເ ສດອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບພູມິພາກກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານເຂົ້າຮ່ວມ ທ່ານ ສະເຕຟານ ດູຈາຣິກ ໂຄສົກຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກ່າວວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນການປຶກສາຫາລືຂອງສ າກົນ ເພື່ອຫາທາງພົວພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດຄືນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ອານາສັກ ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ມາຢໍຄາ ສ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີຂອງສະພາສູງພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼັງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາຕ່ຳໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານດ້ວຍຄະແນນສຽງດຽວ ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍສິບພັນຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ້າມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຈາກປະເທດເມັກຊິໂກໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ການດຳເນີນຄະດີແມ່ນມີກຳນົດຈະເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ກຸມພາ ເວລາທີ່ບັນດາຜູ້ຈັດການຟ້ອງຮ້ອງສະພ າຕ່ຳ ເຊິ່ງແມ່ນຄະນະສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລີກັນ ດຳເນີນໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານ ມາຢໍຄາສ ນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການໄປທົ່ວຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເພື່ອນຳສະເໜີຄະດີຂອງເຂົ າເຈົ້າຕໍ່ສະມາຊິກສະພາສູງ 100 ຄົນ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີໜຶ່ງ ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີສອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາ ວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍສົງຄາມທີ່ກຳລັງບຸກໂຈມຕີກັນຢ່າງດຸເດືອດຢູ່ໃນຢູໂຣບ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງຢູ່ນີ້ ການປະທະກັນທີ່ບໍ່ຄາດຝັນລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ເຊິ່ງອາດຈະດຶງເອົາສະຫະລັດ ເຂົ້າມາໃນບັນຊີຂັດແຍ່ງໃໝ່ກໍເປັນໄປໄດ້ ນັ້ນແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງໂລກ ແຕ່ຢູ່ທະເລຫ່າງໄກອອກໄປໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ໄດ້ເຫັນຄື້ນຟອງທີ່ແຕກຕ່າງຂອງຄົນເຂົ້າເມື ອງໂດຍຊົນເຜົ່າຊາວຈີນມາຫຼາຍສະຕະວັດແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີ ບໍ່ແມ່ນຄວາມແບ່ງແຍກ ເຄນ ບາເລັດ ລາຍງານໃນການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ຈີນຢູ່ ຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງໂຈຮັນເນສເບີກ ເຊິ່ ງໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພາກັນໄປໂຮມກັນຢູ່ວັດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໄຕ້ຫວັນຢູ່ນອກນະຄອນໂຈຮານເນສເບີກ ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ກຸດຈີນ ຕາມປະຕິທິນຂອງຈີນແລ້ວເປັນປີມັ ງກອນ ຄຳສັ່ງສອນຂອງພະສົງອົງໜຶ່ງທີ່ມາຈາກໄຕ້ຫວັນເອີ້ນວ່າ ໂຟກວາງຊານ ທີ່ສ້າງວັດແຫ່ງນີ້ຂຶ້ນ ແຕ່ຄວາມແບ່ງແຍກລະຫວ່າງໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຈີນ ບໍ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນເລີຍໃນລະຫວ່າງການສະເຫຼີມສະຫຼອ ງບຸນປີໃໝ່ປະຈຳປີ ທ່ານເອີວິນ ພອນ ປະທານສະມາຄົມຈີນກ່າວວ່າ I think ທ່ານເວົ້າວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ປັດໄຈໜຶ່ງຄືຄວາມສາມັກຄີ ນະທີ່ນີ້ ສຳລັບຊາວຈີນຫຼາຍໆຄົນ ຜູ້ທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄຕ້ຫວັນ ຈີນ ຮ່ອງກົງ ຊາວຈີນໃນທ້ອງຖິ່ນ ພວກເຂົາເຈົ້າມີພື້ນຖານແນວຄິດທີ່ເໝືອນກັນຂອງການມາຮ່ວມກັນຢູ່ທີ່ນີ້ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ສະນັ້ນມັນກາຍເປັນຄວາມສາມັກຄີກັນແທ້ໆເລີຍ ຊາວຈີນຫຼາຍໆຄົນອົບພະຍົ ບມາຢູ່ອາຟຣິກາໃຕ້ ເມື່ອທ້າຍຊຸມປີ 1800 ແລະ ຕົ້ນຊຸມປີ 1900 ເນື່ອງຈາກການພົບພໍ້ຄຳທີ່ເອີ້ນວ່າ Gold Rush ຂອງໂຈຮານເນສເບີກ ຕໍ່ຈາກຊຸມປີ 1980 ແລະ 90 ມາ ຊາວໄຕ້ຫວັນໄດ້ເຂົ້າມາ ແລະ ຕັ້ງໂຮງງານຕັດຫຍິບ ແລະ ທໍຜ້າຕ່ າງໆ ຊາວຈີນຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ກໍໄດ້ອົບພະຍົບມາຢູ່ອາຟຣິກາໃຕ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເມື່ອປັກກິ່ງໄດ້ເປີດປະເທດຂອງຕົນຕໍ່ຊາວໂລກໃນຕົ້ນຊຸມປີ 2000 ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ເລື້ອຍໆ ອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອ ງນະໂຍບາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ທົ່ວໂລກຂອງປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໃນປີ 2013 ທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂຄງການລິເລີ່ມ ໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື Belt and Road Initiative BRI ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຂອງການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງທີ່ເປັນທາງ ການເທື່ອ ແຕ່ທ່ານ ພອນ ກ່າວວ່າ ມີຊາວຈີນອາຟຣິກາໃຕ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນປະມານ 10,000 ຄົນ ທ່ານກ່າວວ່າ ໂຕເລກອັນນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ທີ່ກະປະມານໄດ້ວ່າມີເຖິງ 200,000 ຫາ 300,000 ຄົນ ເມື່ອລວມທັງພວກຊາວຈີນ ແລະ ນັກທຸລະ ກິດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດເປັນການຊົ່ວຄາວ ທ້າວ ແດນຽລ ລີ ເກີດຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ມີພໍ່ແມ່ທີ່ມາຈາກໄຕ້ຫວັນ It's Chinese New Year ລາວເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນປີໃໝ່ຂອງຈີນ ບໍ່ມີການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ຈີ ນໄຕ້ຫວັນ ມັນແມ່ນເລື່ອງຂອງວັດທະນະທຳ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີວັດທະນະທຳອັນດຽວກັນ ທ້າວ ຮາວວອດ ຊູ ເກີດຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ພໍ່ແມ່ຂອງລາວມາຈາກແຂວງຟູຈຽນຂອງຈີນ ທ້າວ ຊູ ກ່າວວ່າ ມັນອາດຈະມີຄ ວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ສາສະໜາ ສາມາດຜ່ານຜ່າມັນໄປໄດ້ The politics is definitely a very tough question to answer ທ້າວ ຊູ ເວົ້າວ່າ ເລື່ອງການເມືອງທີ່ຈິງແລ້ວເປັນຄຳຖາມຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຕອບໄດ້ ແຕ່ສິ່ງທີ່ມະຫັດສະຈັນກໍ ແມ່ນສາສະໜາພຸດທີ່ໄດ້ນຳເອົາໝົດທຸກຄົນມາຮ່ວມກັນໄດ້ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເຈົ້າມີເຊື້ອຊາດ ມີການເມືອງ ໝົດທຸກຄົນຄືວ່າເປັນຄອບຄົວໃຫຍ່ຢູ່ທີ່ນີ້ ຄະນະນັກຟ້ອນ ແລະ ຕີກອງຂອງວັດໄຕ້ຫວັນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ ນແຫ່ງນີ້ ເຄີຍສະແດງໃຫ້ປະທານປະເທດຈີນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມອາຟຣິກາໃຕ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີກາຍນີ້ ນັກສະແດງຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ຊິມັນເກລີ ຊາວອູເຄ ກ່າວ ນາງ ຊິມອັນເກລີ ຊາວອູເ ຄ ນັກສະແດງຕີກອງເວົ້າວ່າ ທ່ານ ຊີຈິນຜິງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາ ເຈົ້າຮຽນຕີກອງຂອງຈີນຢູ່ໃສ ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທ່ານກ່າວວ່າ ອາ ການຕີກອງຂອງຈີນນີ້ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອສະຫຼອງງານບຸນຕ່າງໆ ຄືກັນກັບງານອັນນີ້ ຫຼື ໃນເມື່ອກ່ອນຕອນທີ່ເຮັດສົງຄາມ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍໃຊ້ການຕີກອງທັງຫຼາຍ ພວກຄົນບາງສ່ວນເປັນຫ່ວງ ການຕີກອງໃນຍາມມີສົງຄາມອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ສະໝັກເ ປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາໂດຍຈີນ ກໍຊະນະເລີດໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງໄຕ້ຫວັນເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ແຕ່ຫຼາຍສິບພັນກິໂລແມັດຫ່າງອອກໄປໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ໄລຍະທາງ ແລະ ເວລາ ນຳມາເຊິ່ງ ຄວາມປອງດອງພາຍໃນພວກເດັກນ້ອຍຂອງປະຊາຊົນຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA
ການອາຍຸເປັນພຽງຕົວເລກ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໃນທ້າຍປີນີ້ ທີ່ປະຊາຊົນອາເມລິກັນ ອາດຈະໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ ແມ່ນການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລດ໌ ທຣຳ ແຕ່ປະຊາຊົນອາເມລິກັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານນັ້ນ ອາດມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຍ້ອ ນການມີອາຍຸທີ່ສູງ ພຸດທະສອນ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີແນວຄວາມຄິດແນວໃດ ກ່ຽວກັບຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ອາຍຸ 81 ປີ ແລະ ອະດີ ດປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລດ໌ ທຣຳ ອາຍຸ 77 ປີ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນເດືອນພະຈິກປີນີ້ ເມື່ອຟັງເບິ່ງອາຍຸຂອງທັງສອງທ່ານແລ້ວ ຫຼາຍຄົນຈະຖາມວ່າ ທັງສອງທ່ານຍັ ງມີແຮງບໍລິຫານປະເທດຢູ່ບໍ ເປັນຫຍັງສະຫະລັດຈຶ່ງບໍ່ຫາຄົນທີ່ມີອາຍຸໜຸ່ມກວ່າມາແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ຖ້າທ່ານໄບເດັນ ແລະ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີສະໄໝຕໍ່ໄປ ພວກເພິ່ນກໍຍັງບໍ່ແມ່ນ ປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ໂປລ ບີຢາ ອາຍຸ 91 ປີ ຈາກປະເທດກາເມຣູນ ປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜູ້ນຳທີ່ມີອາຍຸສູງທັ ງສອງທ່ານ ຍ້ອນສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນສັງຄົມຄື ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ລົ້ມໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ມັກຫຼົງລືມ ສ່ວນທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຜິດໆຖືກໆຢູ່ເປັນປະຈຳ ຍານາງແກ້ວ ຄົນລາວ ທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດອາຄັນຊໍ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບທ່ານໄບເດັນວ່າ ເຮົາ ເຮົາຊິຕອບກົງໆບໍ່ໄດ້ເນາະ ວ່າ ອ່າ ໄດ້ຫຼືບໍ່ໄດ້ເນາະ ເຮົາກໍຕ້ອງເບິ່ງ ຕາມຄວາມເປັນຈິງແມ່ນບໍ່ ເຮົາເບິ່ງ ເຮົາ ເບິ່ງສະພາບຂອງໄບເດັນ ຄູ່ມື້ນີ້ເປັນຈັ່ງໃດ ລາວເວົ້າກໍ ເວົ້າກໍຍັງບໍ່ສຸດປະໂຫຍກຊ້ຳແມ່ນບໍ່ ລາງເທື່ອກໍເວົ້າໄປແລ້ວກໍຂາດຫາຍໄປ ແບບຄົນອາຍຸ 80 ບາງຄົນກໍແຂງແຮງແມ່ນບໍ່ ບາງຄົນແຂງແຮງເວົ້າໄດ້ຄ ວາມຈຳດີ ບາງຄົນ ຄົນ 80 ບາງຄົນຄວາມຈຳເສື່ອມ ຄວາມສາມາດນະ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ຄືກັນ ໃນກໍລະນີຂອງ ເຄສຂອງທ່ານໄບເດັນນີ້ ຂ້ອຍຄິດວ່າ ລາວ ລາວແບບທີ່ວ່າ ເວົ້າກໍບໍ່ສຸດປະໂຫຍກຫັ້ນນະ ຕອບຄຳຖາມກໍບໍ່ ໄດ້ເນາະ ຂ້ອຍຍັງສົງໄສຢູ່ນັ້ນວ່າ ຖ້າຮອດມື້ແຂ່ງຂັນແບບທີ່ວ່າ ທຳມະດາມັນຕ້ອງຂຶ້ນດີເບດ ແມ່ນຫຍັງເນາະ ຂ້ອຍກໍບໍ່ຮູ້ວ່າລາວຊິຂຶ້ນດີເບດບໍ່ ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານກໍໄດ້ໂຈມຕີກັນໄປມາກ່ຽວກັບອາຍຸ ແລະ ຄວ າມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ເຊິ່ງອະດີດປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານໄບເດັນວ່າ ເຖົ້າໂພດທີ່ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຳນຽບຂາວອອກມາຕອບໂຕ້ຄືນວ່າ ທ່ານທຣຳມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ ຊຸດໂຊມລົງ ຍ້ອນວ່າທ່ານໄດ້ເວົ້າຊື່ປົນໄປໝົດ ແລະ ເວົ້າແບບຜິດໆຫຼາຍຄັ້ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ນາງເຈນນີ ແມ່ຍິງອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ Even though Biden is old, he can still run the country. He still has common sense. He knows the right thing, unlike Trump spreading lies everywhere. ທ່ານໄບເດັນ ເຖິງແມ່ນຈະເຖົ້າຫຼາຍ ແຕ່ເພິ່ນກໍຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການປົກຄອງປະເທດຢູ່ ເພິ່ນຍັງເວົ້າແບບມີສາມັນສຳນຶກ ແນວທີ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ຄືທ່ານທຣຳ ເປັນຄົນທີ່ຂີ້ຕົວະໄປ ໂລໆເລໆ ເວົ້າຄືບໍ່ສົມກັບເປັນຜູ້ນຳ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ສຳລັບຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານທຣຳ ແລະ ເປັນຜູ້ ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນອີກຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການທົດສອບຄວາມສາມາດທາງສຸຂະພາບຈິດ ສຳລັບຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 75 ປີຂຶ້ນໄປ ນະໂຍບາຍຂອງ ຜູ້ນຳທັງສອງກໍໄດ້ເປັນບັນຫາໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງທ່ານ ທຣຳ ເປັນຄົນທີ່ຢາກສືບຕໍ່ເຮັດກຳແພງຢູ່ເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ສະຫະລັດ ເພື່ອກີດກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ມີເອກະສ ານເຂົ້າມາໃນປະເທດ ສຳລັບທ່ານ ໄບເດັນ ກໍຖືກຝ່າຍສະໜັບສະໜູນພັກຣີພັບບລິກັນຕິຕຽນທີ່ໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ແກ່ ຢູເຄຣນ ອິດສະຣາເອລ ແລະ ອື່ນໆ ຍານາງແກ້ວ ກ່າວກ່ຽວ ກັບການເລືອກຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ ຄິດວ່າຊິປ່ອນບັດເອົາ Trump ທ່ຽວນີ້ ເພາະວ່ານະໂຍບາຍຂອງເດໂມແຄຣດ ທີ່ແມ່ນບໍ່ ເຮົາບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບນະໂຍບາຍຂອງເດໂມແຄຣດ ໜຶ່ງ ແມ່ນເລື່ອງທີ່ວ່າ crime in the country ເນາະ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເຮັດຫຍັງກ່ຽວກັບໂຕນີ້ ແບບທີ່ວ່າ ໃຫ້ ໃຫ້ທ້າຍຄົນບໍ່ດີ ຍົກຕົວຢ່າງ California ອາ Chicago New York ຫຼືວ່າແມ່ນແຕ່ Washington DC ເອງ ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາເຫັນໃຈຄົນທີ່ວ່າດ້ອຍໂອກາດເນາະ ແ ຕ່ວ່າເຮົາ ເຮົາບໍ່ສະໜັບສະໜູນຄົນເຮັດຜິດ ເຮົາຖື ອາ law and order ເປັນສຳຄັນເນາະ ຄັນວ່າຜິດກໍວ່າຜິດ ຖືກກໍວ່າຖືກ ອັນທີສອງມາແມ່ນເລື່ອງ immigration ເນາະ ເຮົາບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ທີ່ວ່າປ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີ ກວດກາ ບໍ່ມີການ ອາ ສືບ ປະຫວັດ ປ່ອຍໃຫ້ຍ່າງເຂົ້າມາເສີຍໆຫັ້ນນະ ມັນ ມັນບໍ່ຖືກ ມັນບໍ່ຖືກ ມັນບໍ່ ມັນບໍ່ມີປະເທດໃດໃນໂລກນີ້ເຂົາເຮັດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງຫຼາຍຄະດີ ນັບຈາກກ ານມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍ່ຈະລາຈົນ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດສິດລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ ຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ ພ້ອມກັບການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການຫຼີກລ່ຽງພາສີ ການສໍ້ໂກງ ການຮັກສາເອກະສານ ລັບໃນທາງທີ່ຜິດ ແລະ ອື່ນໆ

ຂ້ອຍບໍ່ຢາກມີຜູ້ນຳຜະເດັດການ ຫຼື ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຜະເດັດການ ການທີ່ລາວໄປໃກ້ຊິດກັບຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ແລະ ຜູ້ນຳຜະເດັດການຄົນອື່ນໆ ມັນເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຕົກຕ່ຳ ຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕຂອງປະ ເທດເຮົາຈະບໍ່ມີ ຖ້າທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີ ມັນຍັງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນເທື່ອວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຈະໄດ້ເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຫຼືບໍ່ ຖ້າທັງສອງທ່ານໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ມັນກໍ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈະມີຄວາມດຸເດືອດອີກຢ່າງແນ່ນອນ ພຸດທະສອນ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັ ບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ກອງກຳລັງທະຫານລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມກັນລາດຕະເວນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະອາຊະຍາກຳຢູ່ຊາຍແດນສອງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍນັບມື້ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງໄດ້ໃນມື້ອື່ນ ແລະ ກ່ ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ຜູ້ຜະລິດລົດຍົນຍີ່ຫໍ້ Volkswagen ຂອງເຢຍລະມັນກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ລົດຍົນລຸ້ນຕ່າງໆຂອງຕົນໄດ້ຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກມີເ ລື່ອງທີ່ຫາກໍເກີດຂຶ້ນມາທີ່ວ່າ ອຸປະກອນອັນໜຶ່ງທີ່ຜະລິດໂດຍຈີນອາດລະເມີດກົດໝາຍແຮງງານຕ່າງໆ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ພວກເຮົາກຳລັງທຳງານເພື່ອແກ້ໄຂຕໍ່ການຊັກຊ້າໃນການນຳ ສົ່ງກຸ່ມລົດຍົນ Volkswagen ບາງລຸ້ນຈາກທ່າເຮືອໄປໃຫ້ສູນຈຳໜ່າຍທັງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທາງດ້ານພາສີອາກອນ ອີງຕາມການກ່າວຈາກຖະແຫຼງການຂອງ Volkswagen ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກນ້ອຍ ໆອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຖືກສັບປ່ຽນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງບໍລິສັດ Volkswagen ຕາມການກ່າວ ອາໄຫຼ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກພາກໃຕ້ ພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ ເຊິ່ງພົບວ່າເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍຕໍ່ຕ້ ານການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມໜັງສືພິມ Financial Times ທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວຄັ້ງທຳອິດ Financial Times ກ່າວວ່າ ພວກລົດຍົນລຸ້ນຕ່າງໆຂອງ Porsche Bentley ແລະ Audi ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ອີງຕາມລາຍງານຂ່ າວນັ້ນ Volkswagen ບໍ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງອາໄຫຼ່ດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ມັນມາຈາກຜູ້ສະໜອງອຸປະກອນ ອາດນະສັກ ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງອຶນ ໄດ້ກຳກັບນຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຈາກພື້ນດິນສູ່ທະ ເລໃນວັນພຸດວານນີ້ ແລະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຜະລິດອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເພີ່ມການຜະລິດອາວຸດ ລາຍງານຂອງ KCNA ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ Reuters ເກົາຫຼີ ເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ Cruise ຫຼາຍລູກອອກໃສ່ທະເລທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງຕົນໃນວັນພຸດວານນີ້ ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຊຶ່ງການເປັນ ເຊິ່ງເປັນການຍິງທົດລອງເພື່ອ ເທື່ອຫຼ້າສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆອ າທິດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນເດືອນເມສາ ຢູ່ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ກິມ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍຢືນຢັດຕໍ່ເສັ້ນຈຳກັດດ້ານເໜືອ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນແບ່ງຊາຍແ ດນທາງທະເລລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີ ລາຍງານຂອງ KCNA ກ່າວ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ໄພສານ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ ານ ຈົ່ງໂຊກດີມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ